ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ທາງການລາວສົ່ງພວກສໍ້ໂກງຊາວຈີນ 268 ຄົນໃຫ້ທາງການຈີນ ເຂື່ອນນ້ຳຂອງປະເທດຈີນ ປ່ອຍນ້ຳບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄ ພ
ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ 4 ຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອອອກຈາກການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປກສ ເມືອງຫົງສາ ຈັບຜູ້ຂົນສົ່ງຢາໄອສ໌ນ້ຳໜັກ 1 ຕັນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຈີນ ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຊາວຈີນຈຳນວນ 268 ຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສເປັນແກ້ງສະແກມເມີ ຫຼື ແກ້ງສໍ້ໂກງທາງລະບົບໂທລະຄົມ ໄດ້ຖືກສົ່ງໂຕຈາກແຂວ ງບໍ່ແກ້ວ ປະເທດລາວ ໄປຍັງແຂວງ 12 ປັນນາຂອງຈີນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນນຳໂຕໄປສືບສວນສອບສວນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຖືກທາງການຈີນສົງໄສວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງຫຼາຍກວ່າ 1,570 ຄະດີໃນປະເທດຈີນ ເຊິ່ ງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນກຳລັງສືບສວນສອບສວນຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ China Daily ຂອງຈີນ ເມື່ອວັນທີ 29 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການສົ່ງມອບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສດັ່ງກ່າວໃຫ້ທາງການຈີນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວນາງໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 1 ມີນາ ນີ້ວ່າ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເມື່ອປະມານເດືອນມົກກະຣາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄົນຈີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັບໄດ້ຢູ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ທາງສື່ມວນຊົນຈີນຫາກໍລາຍງານຂ່າວນີ້ ສົ່ງຢູ່ສະໜາມບິນບໍ່ແກ້ວພຸ້ນນ່າເຈົ້າ ອັນນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນ 1 ພຸ້ນນ່າເຈົ້າ ຂ່າວນີ້ ຂ່ າວຢູ່ໃນຈີນອອກມື້ 28 ຂ່າວເຫດການດຽວກັນຫັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າ 268 ຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງສະຖານທູດຈີນປະຈຳລາວ ເພື່ອຂໍຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານ ໜຶ່ງວ່າ ໃນວັນທີ່ມີການສົ່ງໂຕຄົນຈີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນໃຫຍ່ຈີນປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ເປັນຜູ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ສາມຫຼ່ຽມຄຳແມ່ນບໍ່ ຂຶ້ນກັບກົງສຸນໃຫຍ່ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ເພາະຕອນນີ້ນີ້ຂະເຈົ້າລາຍງານທາງອັນນ່າ ທາງເບື້ອງຈີນໂດຍກົງເລີຍເນາະ ເລື່ອງພາຍໃນໂຕນີ້ນະ ທາງເຮົາກໍໄດ້ແບ່ງຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບເນາະ ພວກແຂວງພາ ກເໜືອກໍຂຶ້ນກັບກົງສຸນໃຫຍ່ຢູ່ຫຼວງພະບາງ
ຊາວລາວທີ່ຮູ້ຂ່າວນີ້ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະ ຈີນສາມາດກວດລ້າງແກ້ງດັ່ງກ່າວໄປເລື້ອຍໆ ເພາະມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ປະເທດລາວ ທີ່ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນກໍ່ເຫດອັນບໍ່ດີ ແຕ່ກໍ ເຫັນວ່າການທີ່ຈະກວດລ້າງແກ້ງນີ້ໃຫ້ໝົດໄປນັ້ນ ກໍອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ຍ້ອນກຸ່ມແກ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຕິດຕາມຢູ່ ເຮົາກະເບິ່ງຕາມການລາຍງານ ລະກະເບິ່ງໃ ນກະແສຂອງ ມັນຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ ປະມານນັ້ນແຫຼະ ຄົງໃຊ້ເວລາອີກຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍປີ ເຮັດກັນມັນຄືມາຕັ້ງຖານຢູ່ບ້ານເຮົາ ແກ້ງ call center ວ່າຊັ້ນ ແລະ ຊາວບ້ານຢູ່ແຂວງພາກເໜືອຜູ້ໜຶ່ງ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊ ຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 1 ມີນາ ນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນລາວ ກໍໄດ້ປະກາດແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຕົວະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອໄປເຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍ ກັບແກ້ງຄົນຈີນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສ າມຫຼ່ຽມຄຳ ແຕ່ກໍຍັງມີຜູ້ໄປຢູ່ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກະເວົ້າຢູ່ ຄືໄປກະຍັງໄປຢູ່ ໜ້ອຍໆ ໜ້ອຍລົງລະ ຫຼາຍກະຄືນ ກັບຄືນມາຫຼາຍລະ ບ້ານເຮົາກໍໄປບໍ່ຫຼາຍດອກ ໄປປະມານຫ້າຄົນນີ້ແຫຼະ ໄປລະມັນ ຜູ້ດີລະກະດີ ຜູ້ຖືກບົ ດບໍ່ດີລະກະບໍ່ດີແທ້ລະເນາະ ຄືເຂົາ ເຮົາເຫັນຫັ້ນແຫຼະ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກກຸ່ມແກ້ງຈີນດັ່ງກ່າວ ຕົວະມາເຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ຖືກຫາຍສາບສູນໄປ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ນັ້ນ ກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍມາຍັງສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃບ ໃ ບກິດສຳພັນມາ ອ່າ ທາງແຮງງານ ທາງ ອ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕມ ມາພົວພັນ ລະກະຂຽນປະຫວັດຜູ້ ອ່າ ທີ່ມາທຳງານຢູ່ພີ້ ກໍມາແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕມ ທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມັນຈະມີໜ່ວຍສະເພາະກິດ ລະເຮົາຊິໄດ້ລົ ງຕິດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກ 2023 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຈັບຕົວຄົນຈີນ ກຸ່ມແກ້ງສໍ້ໂກງຊັບທາງອອນລາຍ ຫຼື ແກ້ງຄອລເຊັນເຕີ ຈຳນວນ 462 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ມື້ຕໍ່ມາ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ກໍໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນ ຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ບໍ່ ຫານ ເພື່ອນຳຕົວໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ຈີນ ແລະ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023 ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ ກໍໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນ 164 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນເປັນແກ້ງສໍ້ໂກງຊັບທາງອອນລາຍ ຫຼື ແກ້ງ ຄອລເຊັນເຕີ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນ ຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ ເພື່ອເອົາໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດຈີນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວ ຈັບແກ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢູ່ຫຼາຍແຂວງຂອງລາວ ຄື ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສ ດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 46 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 77 ຄົນ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ 22 ຄົນ ແລະ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 19 ຄົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕີໂອບາ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,400 ເມກາວັດ ໃນແຂວງຢຸນນາ ນ ປະເທດຈີນ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳກະທັນຫັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຂອງສູງຂຶ້ນ 0.70 ແມັດ ທີ່ເມືອງຊຽງແສນ ປະເທດໄທ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ອນໄຫຼລົງໄປຫາເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົ ມໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕາມລຳດັບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະມາຄົມເດີນເຮືອແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ໄລຍະທ້າຍເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບນ້ຳຂອງຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ເມືອງຊຽງແສນ ທີ່ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນປະມານແມັດປາຍ ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າ ຈະເປັນການປ່ອຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດຈີນ ແຕ່ສະມາຄົມເດີນເຮືອ ແລະ ຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພໃດໆ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເດີນເຮືອກ່າວຕື່ມວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ ເວລາທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງໃນປະເທດຈີນ ຈະເປີດປິດການປ່ອຍນ້ຳ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພຈັກເທື່ອ ມີແຕ່ສັງເກດລະດັບນ້ຳຂອງເອົາເອງ ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ ກໍຢາກໃຫ້ທາງການລາວແຈ້ງໄພລ່ວງໜ້າປະມານ 2-3 ມື້ ກໍຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ເພາະຊາວບ້ານ ຊາວປະມົງ ແລະ ສະມາຄົມເດີນເຮືອ ກໍຈະໄດ້ກຽມຮັບມື ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ າວວ່າ ຖ້າລະດັບນ້ຳຂອງເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະລະດູແລ້ງ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການເດີນເຮືອສິນຄ້າຂອງຈີນ ເຊິ່ງຊາວບ້ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພໃດໆ ມີແຕ່ສັງເກດລະດັບນ້ຳເອົາເອງ ໂດຍໃນ ໄລຍະທ້າຍເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບນ້ຳຂອງໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນປະມານແມັດປາຍ ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງເຮືອຈີນ ທີ່ມາຈອດທຽບທ່າຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນີ້ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ເມື ອງຕົ້ນເຜິ້ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຂົາປ່ອຍໃຫ້ເຮືອຈີນລົງມາແລ້ວ ທີນີ້ເຂົາອັດອີກແລ້ວ ເລີ່ມແລ້ວ ເລີ່ມອັດແລ້ວ ເອີ ເຮືອເຂົາລົງມາບໍ່ໄດ້ ເອົາບໍ່ໄດ້ ເຮົາໄດ້
ຊາວໄທຢູ່ເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຮາຍ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ຕອນນີ້ລະດັບນ້ຳຂອງເລີ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ ຫຼຸດລົງເປັນປົກກະຕິຕາມລະດູການ ຫຼັງຈາກລະດັບນ້ຳຂອງເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ຈາກການປ່ອຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນປະເທດຈີນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງ ສ່ວນໜັງສືແຈ້ງເຕືອນໄພເລື່ອງການປ່ອຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນປະເທດຈີນນັ້ນ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນໜັງສືແຈ້ງເຕືອ ນໄພຈັກເທື່ອ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ຂ່າວເລີຍ ຊ່ວງນີ້ນ້ຳມັນຂ້ອນຂ້າງແຫ້ງ ຊ່ວງນີ້ນ້ຳແຫ້ງຢູ່ ຖ້າເຂົາແຈ້ງການ ກໍໜ້າຈະຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ຫ້ອງການເຈົ້າທ່າເຮືອແຂວງຊຽງຮາຍ ສ່ວນຫຼາຍກໍບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວສານການເຕືອນໄພ ໜັງສືເຕືອນຫຍັງຈັກຢ່າງເລີຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງເຕືອນໄພ ເລື່ອງການປ່ອຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນຈີນ ໂດຍໃນໄລ ຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ບາງເທື່ອ ຫາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພຈາກທາງການລາວຂັ້ນສູນກາງ ກໍຈະໃຊ້ວິທີການຂີ່ລົດຈັກ ແລ້ວປະກາດຜ່ານລຳໂພງໄປຕາມບ້ ານຕ່າງໆ ໃຫ້ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບລະດັບນ້ຳຂອງສູງຂຶ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍານາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ບໍ່ ບໍ່ເຫັນ ອັນນີ້ສະເພາະເຂື່ອນນ້ຳຂອງ ຄັນຂະເຈົ້າຈະປ່ອຍນ້ຳ ຂະເຈົ້າຈະຂີ່ລົດແລ້ວກໍເປີດອັນນັ້ນຫຼອກ ຕັ້ງແຕ່ມາຢູ່ນີ້ບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ ບໍ່ມີ
ຊາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ເຮັດວຽກຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ກ່າວວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍມີລາຍງານ ລະດັບນ້ຳຂອງຜ່ານເວັບໄຊຂ ອງກະຊວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານເຂື່ອນແຫ່ງໃດຈະເປີດປິດການປ່ອຍນ້ຳ ສ່ວນເລື່ອງການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້ານັ້ນ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍເຄີຍເວົ້າກັນຫຼາຍຮອບແລ້ວວ່າ ຖ້ າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງຈະປ່ອຍນ້ຳລົງທ້າຍເຂື່ອນ ບໍ່ວ່າຈະປະລິມານຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ກໍຈະຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນໄດ້ກຽມພ້ອມຮັບມື ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ພັດບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພໃດໆ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງໄດ້ຫາລືກັນຢ່າງຈິງຈັງກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູ ງຂຶ້ນ ຫາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງປ່ອຍນ້ຳ ກໍຈະຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຮັບຮູ້ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືຢ່າງໄວວາ ດັ່ງຊາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຮັດວຽກຂັບເຄື່ອນສິ່ງ ແວດລ້ອມສັງຄົມ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ທາງກົມນ້ຳກະຊວງຊັບເຈົ້າກະວ່າມີເວັບໄຊຣຽວທາມຢູ່ຕະຫຼອດຊັ້ນ ແຕ່ວ່າລະດັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຊຸມຊົນນີ້ກະບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າ ເພິ່ນໃຊ້ລ ະບົບໃດລັດຖະບານລາວ ມັນກະຢາກຍາກແດ່ຢູ່ໃນບໍລິບົດຂອງລາວນີ້ ເພາະວ່າ ພາກລັດຖະບານນີ້ເຮົາສະເໜີຫຍັງໄປ ເຂົາເວົ້າແຕ່ເລື່ອງງົບປະມານນັ້ນນະ ງົບປະມານບໍ່ມີແນວນັ້ນແນວນີ້ ຄະນະກຳມະກ ານແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຜ່ານທາງອີເມວ ໃນວັນທີ 1 ມີນາ ປີ 2024 ວ່າ ຈີນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ໃກ້ຄຽງແບບ Real Time ແກ່ MRC ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອັບເດດເປັນປະຈຳຜ່ານທາງເວັບໄຊ Monitoring mrcmekong.org ຈາ ກຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຍັງຄົງຢູ່ໃນເກນປະຕິບັດງານປົກກະຕິໃນລະດູແລ້ງ ໃນປັດຈຸບັນ MRC ຍັງບໍ່ພົບຂໍ້ກັງວົນໃດໆ ທີ່ຕ້ອງດຳເນີນທັນທີ ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວອາຍຸ 17 ປີ ຈຳນວນ 4 ຄົນ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງພວກ ເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານຂອງຄົນລາວແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແຕ່ເດືອນກໍລະກະດາ 2023 ຈົນຮອດ ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2024 ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງໄຊຍະບູລີນາງໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 1 ມີນານີ້ວ່າ ຄົນບໍ່ແກ້ວກັບຄົນຫຼວງພະບາງ ອັນນັ້ນ 17 ປີ ແບບວ່າເຂົາເຈົ້າມາຫຼິ້ນມ າທ່ຽວມາຊອກວຽກເຮັດນີ້ແຫຼະ ມາ ເຂົາເຈົ້າມາສະໝັກເອງ ເຂົາເຈົ້າມາເຮັດເອງ ແລ້ວມັນມາຖືກ ຮ້ານທີ່ວ່າມີໃຫ້ບໍລິການທາງທີ່ອັນນັ້ນແຫຼະ ຄືແນວນັ້ນແຫຼະ ຄືເຫັນຂ່າວແຫຼະ ມີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ວ່າລາວປ່ວຍໄປຫຍັ ງຊິນາ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ນາງເວົ້າຕື່ມວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທັງສີ່ຄົນນັ້ນແລ້ວ ກໍໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ໃນການດູແລຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວ ງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຟື້ນຟູຈິດໃຈ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼົງເຊື່ອຄຳຕົວະຍົວະຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຕື່ມອີກ ແລະ ໄດ້ສືບສວນສອບສວນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ມາ ຮອດວັນທີ 21 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍໄດ້ມອບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດນັ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງບໍ່ແກ້ວ 1 ຄົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ມອບພວກນາງໃຫ້ທາງຄອບຄົວໄປແລ້ວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງບໍ່ ແກ້ວນາງໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ອັນ ໄອອາມອງເຂົາເຈົ້ານາ ເຂົາຮ່ວມເຈົ້າ ພໍເອົາມາເຂົ້າສູນຢູ່ແຂວງ ແລ້ວກໍມີແຕ່ວ່າ ມັນ ເຂົາເຈົ້າປະເມີນຄອບຄົວ ແລ້ວກໍທາງນັ້ນແລ້ວ ເຂົາ ເຈົ້າກໍມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່ເລີຍ
ກ່ອນໜ້າທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະຮູ້ເລື່ອງ ແລະ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທັງສີ່ຄົ ນນັ້ນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາພໍ່ແມ່ໃຫ້ໄປແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳເພິ່ນ ເມື່ອຮູ້ເລື່ອງແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ໄປກວດຄົ້ນຮ້ານອາຫານດັ່ງກ່າວ ແລະ ພົບວ່າມັນມີມູນຄວາມຈິງແທ້ ແລະ ໄດ້ກັກຕົວເຈົ້າຂອງຮ້ານທີ່ເປັນຄົນລາວ ມີການສອບສວນເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງໄຊຍະບູລີນາງດຽວກັນນັ້ນກ່າວວ່າ ສົ່ງຄືນພໍ່ແມ່ມັນແລ້ວເດ້ ພໍ່ແມ່ເພິ່ນມາ ມາເອົາ ແລ້ວກໍການ ອັນນ່າ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ມາເອົາ ແລ້ວກໍທາງການຈັດຕັ້ງ ທາງອຳນາດການປົກຄອງລົງໄປກວດ ໄປກວດ ແລ້ວກໍແຈ້ງຄວາມຈັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຖືວ່າດຳເນີນຄະດີ ຢູ່ນີ້ນາ ໂດຍ ເນາະ ຄະດີແມ່ນຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ມີແຕ່ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບວ່າ ຮ້ານອາຫານຄົນລາວແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ມີການບັງຄັບໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງບໍລິການທາງເພດ ທາງການ ເມືອງປາກລາຍກໍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂຶ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຕ້ານປາກົດການອັນບໍ່ດີ ເປັນຕົ້ນ ການບັງຄັບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໃຫ້ບໍລິການທາງເພ ດ ການຄ້າມະນຸດຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງຕ່າງໆ ດັ່ງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວທ່ານໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຮ້ານບັນເທີງເຮົານີ້ມີເນາະ ຖ້າເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍແຫຼະ ອາຍຸທີ່ຫຼຸດ 18 ຕາມກົດໝາ ຍຫັ້ນນະເນາະ ຕາມນິຕິກຳ ຕົ້ນເດືອນນີ້ເພິ່ນກະແຕ່ງຕັ້ງເນາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານເຈົ້າເມືອງຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເອີ ແຕ່ງຕັ້ງ ອ່າ ກຳມະການເນາະ ຄຸ້ມຄອງ ເວົ້າເລື່ອງຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຮ້ານບັນເທີ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະ ອ່າ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ແລ້ວກະການຄ້າມະນຸດ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງເນາະ ເຈົ້າກະໄດ້ລົງກວດກາເນາະ ຖືວ່າໄດ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິ ຊ່ວງນີ້ກ ະຖືວ່າ ຜ່ານການເຮັດມາກະຖືວ່າມິດງຽບໄປ ເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນມື້ວັນທີ 28 ພຶດສະຈິກາ 2023 ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ກວດພົບຮ້ານກິນດື່ມທີ່ມີການຄ້າ ປະເວນີແອບແຝງ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ ຈຳນວນ 15 ຮ້ານ ທີ່ມີສາວບໍລິການທາງເພດທັງໝົດ 32 ຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳໂຕຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ສາວບໍລິການມາສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກບໍ່ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານເຮັດການຄ້າປະເວນີ ພ້ອມທັງໃຫ້ນຳສົ່ງສາວບໍລິການທັງໝົດຄືນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົ ບເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັບກຸມທ້າວ ຄົວເນັ່ງຢ່າງ ອາຍຸ 36 ປີ ຊາວບ້ານລາວຫຼວງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມຂອງກາງເປັນຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາໄອສ໌ ຈຳນວນ 33 ເປົາ ນ້ຳໜັກລວມກວ່າ 1,000 ກິໂລກຣາມ ຫຼື 1 ຕັນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປກສ ເມືອງຫົງສາ ໄດ້ນຳສົ່ງໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ທາງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຂະຫຍາ ຍຜົນຈັບໂຕຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນຂະນະນີ້ແລ້ວ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 1 ມີນານີ້ວ່າ ເຈົ້າ ຫົງສາເຮົາ ຢາໄອສ໌ ເຈົ້າ ເພິ່ນ ເພິ່ນສືບສວນເຮົາບໍ່ຮູ້ ເພາະວ່າເຮົາຈັບໄດ້ແລ້ວເຮົາສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນແຂວງສືບສວນ ແຂວງສືບຕໍ່ ເຮົາກະເລີຍບໍ່ຮູ້ ເພິ່ນ ແມ່ນລະ ກະເຂົາເຈົ້າເອົາເຂົ້າມາ ລະກະເອົາໄປ ເພື່ອຈະອອກໄປປະເທດທີສ າມຕໍ່
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຢູ່ທາງເມືອງຫົງສາບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາເລື່ອງຢາເສບຕິດຫຼາຍປານໃດ ຍ້ອນເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລ ະ ເມືອງຫົງສາກໍເປັນພຽງເມືອງທາງຜ່ານຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ມີແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຂາຍນະ ເຈົ້າ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ຍັງຫາເລີຍຕອນນີ້ ຄັນວ່າຜິດກົດໝາຍດີແລ້ວ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ມີການກວດກາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເສບຢາ ເປັນຕົ້ ນ ຢູ່ບ້ານຄົກແອກ ເມືອງຫົງສາ ພົບເປົ້າໝາຍຜູ້ເສບຢາເສບຕິດຈຳນວນ 4 ຄົນ ເຊິ່ງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ກໍໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມກັບພວກກ່ຽວ ອັນເປັນການສະໜອງຕາມການປະ ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານລາວ ແມ່ນລະ ເຮົາກໍໄດ້ລົງປະຈຳປີ ກໍຜູ້ເສບກໍມີທົ່ວໄປທຳມະດາ ເອີ ທີ່ເສບຢາເສບຕິດ ເຮົາກໍເຂົ້າບຳບັດໄດ້ຈຳນວນໃດ ກໍຄືຜູ້ ຫາເຫັນບ້ານເຮົາ ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍໄດ້ມີການຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2022 ສາມາດຈັບກຸມຜູ້ ຖືກກ່າວຫາໜຶ່ງຄົນ ເປັນພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງ ພ້ອມຂອງກາງຢາໄອສ໌ຈຳນວນ 513 ຫໍ່ ນ້ຳໜັກ 534 ກິໂລກຣາມ ຢາບ້າ 1,690 ມັດ ນ້ຳໜັກ 380 ກິໂລກຣາມ ລົດກະບະ 1 ຄັນ ແລະ ໂທລະສັບ 2 ໜ່ວຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2023 ສາມາດຈັບກຸມຜູ້ຖືກກ່າວຫາຈຳນວນ 6 ຄົນ ພ້ອມຂອງກາງຢາບ້າ 57 ເປົາ ມີຈຳນວນ 12 ລ້ານເມັດ ພ້ອມທັງລົດກະບະ 2 ຄັນ ລົດຈັກ 1 ຄັນ ແລະ ປືນສັ້ນ 1 ກະບອກ ພ້ອມດ້ວຍລູກປືນ 15 ລູກ ເຊິ່ງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ສົ່ງໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ພ້ອມທັງຂອງກາງ ໃຫ້ທາງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ສືບສວນສອບສວນ ຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍ ແລະ ດຳເນີນການສົ່ງຟ້ອງສານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໃຫ້ການຍອມຮັບໃນໝໍ່ໆນີ້ວ່າ ຈຳນວນຄະດີຢາເສບຕິດຢູ່ລາວ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງໃນແຕ່ລະປີ ອີກທັງລັກສະນະການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ກໍມີເທັກນິກວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຄວາມເລິກແລບແນບນຽນ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຍາກລຳບາກໃນການສືບສວນໄປຫາຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດໃນ ລະດັບຫົວໂປ້ຕົວການ ເຊິ່ງກໍສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023 ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດຜົນຕາມຄາດໝາຍ
ອັນຫົວໂປ້ຕົວການໃຫຍ່ທີ່ພວກທ່ານວ່າຈັບບໍ່ໄດ້ນີ້ ມັນກະຈັບບໍ່ໄດ້ແທ້ ພວກນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ອອກເຮືອນເດ ມັນນັ່ງສະເຫວີຍສຸກຢູ່ ຜູ້ເຮັດນ່ະແມ່ນລູກນ້ອງ ແລ່ນຫາຂັບລົດຂັບລາງຫາແລ່ນເອົາເງິນເອົາຄຳໃຫ້ມັນ ນີ້ແມ່ນມັນໃຊ້ວິທະຍາສາດນີ້ເບິດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກທັນສະໄໝນີ້ເບິດ ຈັ່ງຊັ້ນມັນຈຶ່ງ ມັນຈຶ່ງບໍ່ທັນມັນຫັ້ນນະ ດຽວນີ້ເຂົາທັນສະໄໝແລ້ວ ເຂົາກະມີ ມີວິທີປ້ອງກັນຕົວຂອງເຂົາອີກ ເພາະວ່າເຂົາເຮັດຫຼາຍ ແລ້ວເຂົາກໍຢ້ານ ເມື່ອເຂົາຢ້ານ ເຂົາກໍຕ້ອງຊອກຫາສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງເຂົາເອງ ແລ້ວເຂົາກໍຕ້ອງຕໍ່ສູ້ແນວນັ້ນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍມີການຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເປັນຈຳນວ ນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ໃນວັນທີ 10 ມົກກະລາ ປີ 2024 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປກສ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ຖືກກ່າວຫາຈຳນວນ 3 ຄົນ ພ້ອມຂອງກາງຢາບ້າຈຳນວນ 15,986 ເມັດ ຢູ່ເຂດບ້ານສີຈັນໂທ ເມືອງປະ ທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງປະທຸມພອນ ກໍໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຖືກກ່າວຫາຈຳນວນ 3 ຄົນ ພ້ອມຂອງກາງຢາບ້າ 15,839 ເມັດ ແລະ ເງິນສົດ 45 ລ້ານກີບ ຢູ່ເຂດກຸ່ມບ້ານນ້ຳອ້ອມ ເມື ອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ນອກຈາກນີ້ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປກສ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັບຕົວຊາຍຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຈຳນວນ 3 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຢາບ້າ 600 ເມັດ ເງິນສົດ 200,000 ກີ ບ ລົດຈັກ 1 ຄັນ ໂທລະສັບ 1 ໜ່ວຍ ສາຍຄໍຄຳປອມ 1 ເສັ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານຫ້ວຍກອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໃນວັນທີ 25 ກຸມພານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຈຳປາສັກເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍໄດ້ສະກັດຈັບຊາຍຄົ ນໜຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 253 ເມັດ ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນລົດກະບະຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຢູ່ຈຸດກວດກາຫຼັກ 44 ເຂດບ້ານນາດານ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຜູ້ຍິງລາວ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກຂາຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເມືອງລາ ປະເທດພະມ້າ ດີໃຈທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນປະເທດລາວ ອາວາຣີ ມີລາຍງານ
ຜູ້ຍິງລາວສາມຄົນທີ່ມີນາມສົມມຸດ ນາງນ້ຳຕານ ນາງນົກ ແລະ ນາງຝ້າຍ ອາຍຸ 13 ປີ 17 ປີ ແລະ 19 ປີ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕອອກຈາກຮ້ານຄາຣາໂອເຄຂອງຄົນຈີນ ຢູ່ເມືອງລາ ລັດສານ ປະເທດພ ະມ້າ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ກັບຄືນປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ ນາງຝ້າຍ 1 ໃນ 3 ຄົນນັ້ນ ກ່າວກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ວ່າ ຮອດລາວພໍດີປະມານວັນທີ 14 ຕອນຄ້າຍແລງໆ ກະດີໃຈ ນັ້ນຮູ້ສຶກ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າກະຖ່າຍຮູບຖ່າຍຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າກະຖາມສຳມະໂນຄົວຫຍັງ ແລ້ວຂະເຈົ້າກະໄປກິນເຂົ້າ ກິນເຂົ້າ ຂະເຈົ້າກໍພາມາສຳພາດ ຂະເຈົ້າມີແຕ່ບ ອກວ່າ

ເຖິງຂັ້ນຢາກຂ້າໂຕຕາຍ ຍ້ອນຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຈາກຫົວໜ້າຄົນຈີນ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງນາງຫາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂູ່ວ່າຈະຂາຍໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງຂອງຄົນຈີນອື່ນໆ ຕອນນີ້ນາງກໍດີໃຈທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ແ ລະ ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ເພາະໃນເວລາຢູ່ພະມ້າ

ເວົ້າປອບໃຈຕຸນ້ອງ ຖ້າສົມມຸດວ່າຕຸນ້ອງຕາຍໄປແລ້ວ ແລ້ວພໍ່ພໍ່ແມ່ແຮງສິລຳບາກໃຈຕື່ມ ລູກກໍບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານ ແຮງສິໄປຕາຍພະມ້າອີກ ຂະເຈົ້າວ່າຊັ້ນນະ ພວກລູກກໍເລີຍເອີຄິດໄດ້ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ ພັນແມ່ຍິງລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢືນຢັນວ່າ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ຍິງລາວທັງສາມ ຕ້ອງໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປ້ອງກັນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປບ້ານຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ອາດຈະຖືກສົ່ງໄປສູນທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ
ແລະ ມີສາມຄົນ ກໍແມ່ນຍັງບໍ່ສົ່ງເທື່ອນີ້ ຢູ່ສູນເຮົາເນາະ ຢູ່ຫັ້ນລໍຖ້າແຕ່ຕຳຫຼວດເຮັດເອັມສະແລນອົງສົ່ງກະຊາແລ້ວ ມັນກໍຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກັບໄປພຸ້ນ ໄປວຽງເລີຍບໍ່ ຫຼືວ່າມາຢູ່ສູນຫຼວງນ້ຳທາບໍ່ທີນີ້
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ກ່າວກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ວ່າ ທາງການລາວ ແລະ ພະມ້າ ກໍໄດ້ລາຍງານມາຫາກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ໄປຮັບເອົ ານາງນ້ຳຕານ ນາງນົກ ແລະ ນາງຝ້າຍ ຢູ່ທ່າເຮືອເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ໃຫ້ຊ່ອຍເຫຼືອພວກເຂົາເຈົ້າໃນດ້ານກົດໝາຍຕ່າງໆ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍໄດ້ສົ່ງລາຍ ງານຂຶ້ນຫາຂັ້ນເທິງ ແລະ ຈະລໍຖ້າຂັ້ນເທິງແນະນຳວ່າ ຕຳຫຼວດຄວນດຳເນີນຄະດີແນວໃດກັບນາຍໜ້າທີ່ເປັນຄົນລາວ ທີ່ຕົວະຍົວະເອົາຜູ້ຍິງທັງສາມໄປຂາຍທີ່ພະມ້າ ນາຍໜ້າອາດຈະໃຊ້ຄ່າທົດແທນ ຖືກດຳ ເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສຶກສາອົບຮົມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດທ່ານນີ້ ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕື່ມວ່າ ແລ້ວກະມີໜັງສືແຈ້ງທາງການນັ້ນ ໜັງສືແຈ້ງທາງຜູ້ປົກຄອງ ປະທາງຈັ່ງນີ້ແຫຼະມາວ່າ ເອີ ດຽວນີ້ ລູກເພິ່ນ

ໂຕນີ້ຍັງບໍ່ທັນຕອບໄດ້ນະ ໂຕນີ້ກຳລັງເຮັດບົດລາຍງານຫາກະເພິ່ນຂັ້ນເທິງຢູ່
ນອກຈາກແມ່ຍິງລາວສາມຄົນນີ້ແລ້ວ ເມື່ອວັນທີ 28 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດພະມ້າ ກໍໄດ້ຊົດຊ່ວຍແມ່ຍິງລາວຄົນໜຶ່ງ ອອກຈາກຮ້ານຄາຣາໂອເກະ KTV ຢູ່ເມືອງລາ ປະເທດພະມ້ານັ້ນອີກ ແມ່ຍິງລາ ວຜູ້ນີ້ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ ນາງດາວ ປົກກະຕິນາງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາງດາວກ່າວວ່າ ນາງກໍຖືກຕົວະຕົ້ມໄປພະມ້າ ແລ້ວກໍຖືກບັງຄັບຂາຍບໍລິການທາງເພດ ກ່ອນນີ້ສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າ ກົມຕຳຫຼວດສະ ກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ປະສານງານໄປຫາທາງການພະມ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວສາມຄົນນັ້ນ ທີ່ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ຫຼາຍສິບພັນຢວນ ພາຍຫຼັງຖືກຕົວະໄປ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ແຕ່ຊ້ຳຜັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ບໍລິການທາງເພດ ແລ້ວຖືກກຸ່ມຄ້າມະນຸດກັກຂັງ ໃສ່ກັບມື ຕີ ແລະ ຍຶດເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ເຂົ້າກິນມື້ລະຄາບ ແລະ ຂາຍຕໍ່ໃ ຫ້ນັກທຸລະກິດຊາວຈີນອື່ນໆ ໃນເມືອງລາ ປະເທດພະມ້າ ພັນເອກ ດາວໄກ ເລີດລີວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ ພ້ອມທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກະຊວງປ້ອງກັ ນປະເທດລາວ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2023 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2024 ວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີການຄ້າມະນຸດຫຼາຍ ທັງເປັນປະເທ ດຕົ້ນທາງ ແລະ ທາງຜ່ານ ຍ້ອນມີພູມີປະເທດຕິດກັບ 5 ປະເທດ ຄື ຈີນ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ໄທ ແລະ ພະມ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ທາງການລາວສົ່ງພວ ກສໍ້ໂກງຊາວຈີນ 268 ຄົນ ໃຫ້ທາງການຈີນ ເຂື່ອນນ້ຳຂອງປະເທດຈີນ ປ່ອຍນ້ຳບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄພ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກຈາກການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປກສ ເມືອງຫົງ ສາ ຈັບຜູ້ຂົນສົ່ງຢາໄອສ໌ນ້ຳໜັກ 1 ຕັນ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະ ຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້